ແມ່ນວ່າຈະສ້າງເຂື່ອນຕ່າງໆໃນລຳແມ່ນ້ຳຂອງຫຼາຍອັນ ທີ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້ເປັນຄ້າຍກັບວ່າຈະສ້າງອີກ 11 ອັນ ເຊິ່ງວ່າເຂື່ອນແມ່ນ້ຳຂອງໄຊຍະບູລີກໍຄົງຈະຖືກເປີດປັ່ນໄຟຟ້າອອກມາໃນໄວບໍ່ຊ້ານີ້ ອົງການຈັ ດຕັ້ງທີ່ຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບແມ່ນ້ຳຂອງຕ່າງໆເຫັນວ່າ ການສ້າງເຂື່ອນໃນລຳແມ່ນ້ຳຂອງເປັນການທຳລາຍແວດລ້ອມໂດຍກົງ ທັງທຳລາຍເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ແລະ ຊີວິດຊີວາຕ່າງໆດ້ວຍ ແຕ່ລັດຖະບານສາທ າລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວບໍ່ເຫັນວ່າເປັນດັ່ງນັ້ນ ໂດຍມອງເບິ່ງໃນດ້ານເສດຖະກິດຈາກເຂື່ອນດັ່ງກ່າວນັ້ນຫຼາຍກວ່າ ຕາມລຳແມ່ນ້ຳຂອງແຕ່ຊາຍແດນລາວຈີນໄປຮອດໄປເຖິງທະເລຈີນ ໃຕ້ໃນເຂດນ້ຳແດນດິນຂອງປະເທດຫວຽດນາມ ແມ່ນວ່າມີປະຊາຊົນບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 60 ລ້ານຄົນອາໄສລຳແມ່ນ້ຳຂອງເປັນບ່ອນທຳມາຫາກິນ ແລະ ຕັ້ງພູມລຳເນົາຕ່າງໆ ແລະ ເຂື່ອນຕ່າງໆໃນລຳແມ່ນ້ຳຂອງໃນ ປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຂຶ້ນແລ້ວ 70 ເປີເຊັນ ຄືຂີ້ເປີະຂີ້ຕົມທີ່ເຄີຍຫຼັ່ງໄຫຼລົງມາຕາມລຳແມ່ນ້ຳຂອງໄປຮອດເຂດແດນຫວຽດນາມແມ່ນບໍ່ມີອີກແລ້ວ ເພາະມັນໄຫຼລົງມາບໍ່ ໄດ້ ຍ້ອນການສ້າງເຂື່ອນຕ່າງໆນານາ ຂີ້ເປີະຂີ້ຕົມເຫຼົ່ານັ້ນສຳຄັນຍິ່ງສຳລັບຊີວິດໃນຕອນໃຕ້ຂອງລຳແມ່ນ້ຳຂອງ ໃນສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວເອງ ທີ່ເປັນປະເທດທີ່ມີຄວາມໃຝ່ຝັນຈ ະເປັນໝໍ້ໄຟຂອງອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ມີເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແລ້ວ 46 ອັນ ທີ່ປັ່ນໄຟອອກມາໄດ້ 6,444 ເມກາວັດ ຫຼືວ່າ 35 ພັນລ້ານກິໂລວັດຊົ່ວໂມງຕໍ່ປີ ແລະ ຈະສ້າງເຂື່ອນອີກ 54 ຫົນແຫ່ງ ແຕ່ໄຟຟ້າທີ່ປະຊາຊົນລາ ວໃຊ້ໃນທຸກໆມື້ທຸກວັນແມ່ນແພງຂຶ້ນຕະຫຼອດ ຄືປັບຢູ່ເລື້ອຍໆ ທີ່ຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນເຫັນວ່າ ປະຊາຊົນລາວຄວນໃຊ້ໄຟຟ້າໂດຍຟຣີໆ ເພາະວ່າໄຟຟ້າໃນລາວແມ່ນວ່າມີຢ່າງເຫຼືອລົ້ນ ໃນວ່າງວັນທີ 11 ກັນຍາປີນີ້ ສາ ທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວເປີດແລ່ນປັ່ນໄຟຟ້າອອກມາຈາກເຂື່ອນນ້ຳງຽບ 2 ອັນແລ້ວ ເຂື່ອນນ້ຳງຽບໜຶ່ງປັ່ນໄຟໄດ້ປະມານ 1.6 ພັນລ້ານກິໂລວັດຊົ່ວໂມງຕໍ່ປີ ທີ່ໄຟດັ່ງກ່າວໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ ຈະ ຖືກນຳໄປບໍລິການໃຫ້ແກ່ປະເທດໄທເຖິງ 27 ປີທັງສອງໂຄງການ ໂຄງການນ້ຳງຽບ 1 Power Co ເປັນໂຄງການຮ່ວມກັນທີ່ມີຂຶ້ນໃນປີ 2013 ທີ່ 45 ເປີເຊັນແມ່ນຂອງບໍລິສັດ Kansei Electric ຄືຍີ່ປຸ່ນ 30 ເປີເຊັນເປັນຂອງບໍລິສັດ EGAT International ທີ່ເປັນບໍ ລິສັດໜຶ່ງຂອງທາງການໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດໄທ ແລະ ອີກ 25 ເປີເຊັນ ແມ່ນມີບໍລິສັດ Lao Holding State Enterprise ເປັນເຈົ້າຂອງ ຄືລັດຖະບານສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ເຂື່ອນນ້ຳງຽບທັງສອງນັ້ນເລີ່ມຂຶ້ນໃນເດືອ ນຕຸລາປີ 2014 ທີ່ມີທະນາຄານ Japan Bank for International Cooperation ເປັນຜູ້ໃຫ້ເງິນໃຫ້ຄຳກັບທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແລະ ເງິນອື່ນໆ 7 ກອງຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ໄທ ເຂື່ອນໃນລາວສ້າງຄວາມເສຍຫາຍວາຍວອດແກ່ຊີວິດຊີວາຕ່າງໆ ຕະຫຼອດເຖິງວັດຖຸ ແວດລ້ອມ ແລະ ລະບົບນິເວດມາແລ້ວຫຼາຍຄັ້ງ ດັ່ງຝາເຂື່ອນເຊປຽນເຊນ້ຳນ້ອຍເຈື່ອນເພພັງ ວາຍວອດຈິບຫາຍ ປະຊາຊົນ ແວດລ້ອມ ວັດຖຸ ແລະ ຊີວິດຊີວາຕ່າງໆ ເຂື່ອນໃນແຂວງຫົວພັນບ າງແຫ່ງກໍເພພັງ ແລະ ຝາເຂື່ອນຂອງເຂື່ອນນ້ອຍອັນໜຶ່ງ ຍ້ອນຝົນຕົກໜັກກໍຮົ່ວໄຫຼແຕກ ແລະ ແຫ່ງອື່ນກໍມີເຫດການອັນຄ້າຍໆຄຽງໆກັນນັ້ນດ້ວຍ ແຕ່ບໍ່ມີການມອງເຫັນວ່າ ປະຊາຊົນລາວໃນຕໍ່ຕ້ານຫຍັງເລີຍ ນ ອກຈາກປະຊາຊົນລາວນອກ ຈົ່ງຟັງເລື່ອງລາວຫຼາຍຕື່ມເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ